ຮອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຍ່າງເລາະຢູ່ດິນແດນເກົ່າຂອງທ່ານທີ່ຕຶກລັດຖະສະພາ ອະດີດສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຄາດວ່າຈະເປັນກະແຈເຊື່ອມໂຍງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍ ດີ ທຣຳ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ Very confident that as we move toward inauguration bring together a great team ທ່ານ ເພັນສ໌ ກ່າວວ່າ ໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດ ໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ ວັນສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ແລະ ປະກອບທີມງານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ການເຮັດວຽກທີ່ປະສານງານກັນກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງ ພວກເຮົາຈະພາກັນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເສີມສ້າງກອງທັ ບຂອງພວກເຮົາຄືນໃໝ່ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຢູ່ໃນຄຳເວົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາ ຍິ່ງໃຫຍ່ອີກ ປະທານສະພາຕ່ຳທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຄືນອີກ ທ່ານ ພອລ ຣາຍອັນ ກ່າວວ່າ ລ າຍການທີ່ກະຕືລືລົ້ນນັ້ນ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ We are just in the beginning of the transition period so we are just now working with the incoming ທ່ານ ຣາຍອັນ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຫາກໍເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄລຍະການໂອນອຳນາດ ເພາະສະນັ້ນ ເວລານີ້ພວກເຮົາພຽງແຕ່ ເຮັດວຽກ ກັບລັດຖະບານທີ່ກຳລັງເຂົ້າມາເພື່ອວາງແຜນການໂອນອຳນາດ ແຕ່ວ່າອາທິດທຳອິດຂອງການໂອນອຳນາດໄດ້ມີການຊັກຊ້າຈາກການຜິດຖຽງກັນພາຍໃນ ການປ່ຽນແປງບຸກຄົນ ແລະ ການຕ້ອງຕິຕໍ່ການ ແຕ່ງຕັ້ງຂອງທ່ານ ທຣຳ Naming Steve Bannon as the chief strategist is an alarming signal that President elect ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາຕ່ຳ ກ່າວວ່າ ການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານ ສະຕີບ ແບນນັນ ເປັນຫົວໜ້າຍຸດທະສາດຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ເປັນສັນຍ ານທີ່ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ວິໄສທັດແຫ່ງການກຽດຊັງ ແລະ ການແບ່ງແຍກກັນ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນັ້ນ ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ທ່ານ ນາງ ເພໂລຊີ ມີລາຍງານໄດ້ຊຸກຍູ້ກັບທ່ານ ເພັນສ໌ ຢູ່ໃນການພົບປະຂອງທ່ານຕໍ່ມາ ແມ່ນຮວມທັງການຫາລືເພື່ອຊອກຫາພື້ນຖານຮ່ວມກັນ ທີ່ໄດ້ຄອບງຳເວລາພວກທ່ານຢູ່ຕໍ່ໜ້າກ້ອງຖ່າຍຮູບນັ້ນ a conversation about how we can work ທ່ ານນາງ ເພໂລຊີ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາກັນແບບກົງໄປໂລດ ກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງພື້ນຖານການໂຄງລ່າງ ບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບການເບິ່ງແຍງ ພວກເດັກນ້ອຍ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງຕິດຕາມເບິ່ງການຫາລືທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີກັບປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາຕ່ຳກໍປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທ້າທາຍ ທີ່ຕ ຳແໜ່ງຜູ້ນຳຂອງທ່ານນາງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່ເພື່ອເຂົ້າໄປເຖິງບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ໃນຂະນະທີ່ຮອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ໄດ້ພົບປະກັບບັນ ດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດຄົນປັດຈຸບັນໃນລັດຖະສະພາ ຜູ້ຊາຍຫຼາຍໆຄົນມອງເຫັນວ່າເປັນອະນາຄົດຂອງພັກ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢູ່ທາງນອກ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງໄປໜ້າ Donald Trump won the election for a number of reasons, but one of ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເວີມອນ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະຍ້ອນເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ວ່າໜຶ່ງເຫດຜົນທີ່ທ່ານໄດ້ຊະນະ ຢູ່ໃນສາຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ ແ ມ່ນເພາະວ່າຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປົວແປງ ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢູ່ທີ່ນີ້ຫວັງວ່າ ທ່ານແຊນເດີສ໌ ສາມາດຍື່ນມືໄປຫາຊົນຊັ້ນອອກແຮງງານ ທີ່ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ການນຳສະພາສູງໃໝ່ຂອ ງທ່ານ ທ່ານຈອນ ຄິມ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານແຊນເດີສ໌ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເຮົາສາມາດເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນໄດ້ ພວກຊົນຊັ້ນອອກແຮງງານທີ່ປ່ອນບັດເອົາທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະປ່ອນບັດເອົາຜູ້ສະໝັກທີ່ດີ ກວ່າໃນປີ 2020 ແລະຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ກວດກາໃນໄລຍະ 4 ປີຂ້າງໜ້າ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທ່ານເບີນີກ່າວວ່າ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະບໍ່ຢືນຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ກັບພວກທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ ຄືດັ່ງກັບພວກເຮົາ ສະພາບັດນີ້ໄດ້ພາກັ ນພັກຜ່ອນເປັນເວລາດົນອີກ 4 ອາທິດ ພ້ອມດ້ວຍຄຳຖາມຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າຄຳຕອບ ທີ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດກຳລັງຊອກຫາຜູ້ນຳ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ລໍຖ້າການໂອນອຳນາດຂອ ງທ່ານທຣຳຢູ່ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ ວີໂອເອ